اهي توبهه ڪندڙ، عبادت ڪندڙ، ساراهه ڪندڙ، خدا جي واٽ ۾ مسافري ڪندڙ، رڪوع ڪندڙ، سجدو ڪندڙ، چڱائي جو حڪم ڪندڙ ۽ مدائيء کان جهليندڙ ۽ الله جي حدن کي نگاهه ۾ رکندڙ آهن ۽ اهڙن مؤمنن کي خوشخبري ڏي.